ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن خىتاي يۈرگۈزۈۋاتقان دېپلوماتىيىگە قارشى ياۋروپانىڭ چوقۇم دېپلوماتىك ۋە ئىقتىسادىي خەتەردىن ساقلىنىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇ خىتاينىڭ ئىسلاھات دەۋرىدىن ھالقىپ قامال دەۋرىگە قەدەم قويغانلىقىنى ئەسكەرتىپ تۇرۇپ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۆلىمى ۋە يەر شارىدىكى تەسىرىنى كۆزدە تۇتقاندا ياۋروپا بىرلەشمىسىنىڭ بۇ مۇناسىۋەتنى توغرا ئىدارە قىلىشى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادىنىڭ گۈللىنىشى ۋە بىخەتەرلىكىنى بەلگىلەيدىغان ئامىل بولۇپ قالىدۇ دېگەن ئۇ سۆزىدە يەنە خىتاينىڭ پۇتىننىڭ ئۇرۇشىغا قانداق يوسۇندا ئارىلىشىدىغانلىقى ياۋروپا خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ئالغا ئىلگىرىلىشىدىكى ھەل قىلغۇچ ئامىل بولۇپ قالىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن رويتېرسنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن كېلەر ھەپتە فرانسىيە پرېزىدېنتى ئېممانۇئېل ماكرون بىلەن بىرلىكتە خىتاينى زىيارەت قىلىدىغان بولۇپ ئۇ بۇ سۆزلەرنى زىيارەتتىن ئاۋال يەنى ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى بىريۇسسېلدا قىلغان ئوتتۇزىنچى مارت كۈنى يەنە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ كېلەر ھەپتە خىتايدا زىيارەتتە بولىدىغان ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە فرانسىيە پرېزىدېنتى ئېممانۇئېل ماكروننى زىيارىتىدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرغان مەزكۇر ئورگان باياناتىدا يۇقىرىدىكى ئىككى رەھبەرنى شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچراشقاندا ئۇيغۇر ئېلىدە يۈز بېرىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بۇ جىنايەت ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئوچۇق ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرغان بايانات يەنە ئۇلارنىڭ ساخاروف مۇكاپاتى ساھىبى ئىلھام توختىنىمۇ سۈرۈشتۈرۈشى تەلەپ قىلىنغان. بۈگۈن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ باش دىرېكتورى تىرانا ھاسان تىۋىتتېر ئارقىلىق قىلغان سۆزىدە ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە فرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكروننى خىتايدىكى زىيارىتىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلى، تىبەت، ۋە خوڭكوڭدىكى دەپسەندىچىلىكلىرى ھەققىدە سۆزلەشكە دەۋەت قىلغان. ئەنگلىيەدىكى ئىككى ئاساسلىق پارتىيەنىڭ بىرى بولغان ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى ئۆزلىرى ھاكىمىيەت بېشىغا كەلگەن تەقدىردە ئۇيغۇرلار كۆرۈۋاتقان زۇلۇمنى خەلقئارا سوت ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلاشنىڭ قانۇنىي يوللىرىنى ئىزلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى ئۆتكۈنچى كابىنېتىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل مىنىستىرى دېيۋىد لامى پولىتىكو گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن. ئەگەر ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى كېيىنكى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنى تەشكىل قىلغان تەقدىردە بىز شېرىكلىرىمىز بىلەن كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەرىكەت قىلىپ خەلقئارا سوتتا خىتاينىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىنىشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىمىز ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ زور كۈچ چىقىرىشى بىلەن ئەنگلىيە پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلىغانىدى ئەمما ھۆكۈمەتتە بۇ تېخى ئېتىراپ قىلىنمىغان دېيۋىد لامى پولىتىكو گېزىتىنىڭ سوئالىغا جاۋاب بەرگەندە ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ مەيدانىدا ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى ئۆزلىرى ھۆكۈمەت قۇرغان تەقدىردە بۇ مەسىلىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن بىز شېرىكلىرىمىز بىلەن كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەرىكەت قىلىمىز پارلامېنت ئىلگىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا قارار چىقىرىپ بولغان خەلقئارا جەمئىيەت ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىدۇ پولىتىكو گېزىتى ئۆز خەۋىرىدە يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت خانىمنى زىيارەت قىلغان رەھىمە خانىم دېيۋىد لامىنىڭ سۆزلىرىنىڭ كىشىنى ئىلھاملاندۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھەم ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدىكى كونسېرۋاتىپ ئەزالار گەرچە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلسىمۇ لېكىن ھۆكۈمەتنىڭ ھازىرغىچە ئەمەلىي ئىش قىلمىغانلىقىنى ھەتتا بۇ زۇلۇمغا مۇناسىپ ئىسىممۇ قويمىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن

ئامېرىكىدا چىقىدىغان تاشقى ئىشلار ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، شى جىنپىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ بېشىدا خىتاي خەلق قۇرۇلتىيى ۋە سىياسىي كېڭەشنىڭ يىغىنلىرىدا سۆزلىگەن تۆت ئايرىم نۇتقىدا خىتاينى ئۇرۇشقا تەييارلىنىشقا چاقىرغان ھەمدە يەنە بىر سۆزىدە گېنېراللىرىغا جەڭ قىلىشقا جۈرئەت قىلىشنى تەكىتلىگەن تاشقى ئىشلار ژۇرنىلىدىكى ماقالىنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ بېيجىڭدىكى ئىشخانىسىنىڭ سابىق باشلىقى ھەمدە يەنە خىتاي ھەققىدىكى بىر قانچە كىتابنىڭ ئاپتورى جان پامفرد ۋە شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ سابىق مۇئاۋىن دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى مەت پاتىنگېر يازغان بولۇپ ئۇلار شى جىنپىڭنىڭ بىر ھەپتە ئىچىدە قىلغان تۆت سۆزىدە ئۇرۇش قىلىشنى تىلغا ئېلىشىغا سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلەشكەن ئۇلار ماقالىسىدە بۇنىڭ سەۋەبلىرىنى چۈشەندۈرۈپ، ئامېرىكا ۋە دۇنيانى شى جىنپىڭنىڭ ئۇرۇش تەھدىتىگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشقا چاقىرغان. ئۇلار شى جىنپىڭنىڭ ھە دەپ ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ۋە دۆلەتنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئارقىلىق مىللىي گۈللىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھەققىدە سۆز قىلىشىنىڭ ئۇنىڭ تەيۋەننى قورقۇتۇپ قىلىۋاتقان سىياسىي ئۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ يېڭى باسقۇچى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ۋە شى جىنپىڭنىڭ قورال كۈچى ئىشلىتىپ تۇرۇپ تەيۋەن ئارىلىنى ئېلىشنى خالايدىغانلىقى ئېنىق ئەمما ئېنىق بولمىغىنى ئۇنىڭ بۇ ئىشتا ئامېرىكا بىلەنمۇ كونترولسىز ھالدا تىركىشىش خەۋپىنى ئۆتكۈرلەشتۈرۈۋالىدىغانلىقىدەك ئېھتىماللىقنى ھېسابلىغان ياكى ھېسابلىمىغانلىقىدۇر دەپ يازغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيومۇ بۈگۈن تىۋىتتېردىكى ئۇچۇرىدا

شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئەزا دۆلەتلەرئارا ھەربىي ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بىر تەشكىلات بولۇپ نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تەشكىلاتنى قۇرۇشتىكى ئەڭ مۇھىم نىشانىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنى ئاساس قىلغان غەربىي چېگراسىنىڭ مۇقىملىقى ۋە خىتاينىڭ ياۋرو ئاسىياغا سوزۇلغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلگەن

سەئۇدى ئەرەبىستان شاھزادىسى مۇھەممەد بىن سالمان بۇلتۇر تۆتىنچى ئايدا شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قەتئىي قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئورگان ھازىر خىتاي ۋە روسىيەنىڭ رايوندا ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىنىڭ تەسىرىگە تاقابىل تۇرۇشتەك ئارزۇسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان بولۇپ بۇ تەشكىلاتقا سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭمۇ قاتنىشىشنى تەلەپ قىلىشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىماقتىكەن تايۋان پرېزىدېنتى سەي يىڭۋېن يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىگە يېتىپ كەلگەن ۋول سترىت ژۇرنال گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا سەي يىڭۋېننىڭ زىيارىتى غەيرىي رەسمىي زىيارەت بولۇپ ئۇ بۇ زىيارىتىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشمەيدىكەن بىراق ئۇنىڭ بۇ زىيارىتى تەيۋەنگە بولغان قوللاشنى كۈچەيتىشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن سەي يىڭۋېن نيۇ يوركتا ئىككى كۈن تۇرغاندىن كېيىن كېلەر ھەپتە ئامېرىكىنىڭ لوس ئانژېلېس شەھىرىگە يېتىپ بېرىپ ئۇ يەردە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى كېۋىن ماككارتى بىلەن كۆرۈشىدىكەن يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭ بۇ زىيارەتنى ئەيىبلەپ بۇ سەپەر ئادەتتىكى زىيارەت ئەمەس ئۇ تەيۋەن مۇستەقىللىقىنى تەشۋىق قىلىشنى مەقسەت قىلغان ئامېرىكا تەيۋەن مۇستەقىللىقىنى تەرغىب قىلىدىغان بۆلگۈنچىلەرنى قوللاپ كەلدى دېگەن شۇ كۈنى خىتاينىڭ تەيۋەن سىياسىتى ئىشخانىسىنىڭ بىر ئەمەلدارى ئەگەر سەي يىڭۋېن ماككارتى بىلەن ئۇچراشسا بۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئېغىر بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. بىراق ئۇ بۇ ئاقىۋەتنىڭ نېمىلىكىنى دېمىگەن مەلۇم بولۇشىچە سەي يىڭۋېننىڭ بۇ قېتىملىق ئامېرىكا زىيارىتى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىكى زىيارىتىدىن كېيىنكى يەنە بىر قېتىملىق غەيرىي رەسمىي زىيارىتى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن ئۇ لوس ئانژېلېسقا بېرىشتىن ئاۋۋال تەيۋەن بىلەن رەسمىي دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى بولغان ئون ئۈچ دۆلەت ئىچىدىكى ئوتتۇرا ئامېرىكىدىكى ئىككى دۆلەت يەنى گۇئاتېمالا ۋە بېلىزدە توختاپ ئۆتىدىكەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار

ئەنگلىيەدىكى ئىككىنچى چوڭ پارتىيە بولغان ئەمگەك پارتىيەسى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى ئومۇمىي سايلامغا تەييارلىق قىلىۋاتقان بولۇپ ئۇلار ئۆزلىرى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلاشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھەر ساھە زاتلىرى بۇ تەرەققىياتنى قىزغىن ئالقىشلاش بىلەن بىرگە بۇنىڭدىكى كۆپ قىرلىق ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئەڭ دەسلەپ بولۇپ رەسمىي ھالدا قارار ئالغاندىن بۇيان ئامېرىكا ۋە ياۋروپا قىتئەلىرىدىكى بىر قىسىم پارلامېنتلارمۇ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشتى ھەمدە بۇ ھەقتە قارار ئالدى غەرب دۇنياسىدىكى زور تەسىرگە ئىگە مەملىكەتلەرنىڭ بىرى بولغان ئەنگلىيەنىڭ پارلامېنتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە قارار ئالغان ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بەزى خىزمەتلەرنى ۋۇجۇدقا چىقارغاندىن كېيىن بۇ جەھەتتىكى ئەڭ يېڭى تەرەققىياتلارنىڭ كۆلەڭگىلىرى يىگىرمە توققۇزىنچى مارت كۈنى نامايان بولۇشقا باشلىدى. سىياسىيون گېزىتىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئەنگلىيە ئەمگەك پارتىيەسى رەسمىي ھالدا ئۆزلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى سايلامدا يېڭىپ چىقىپ ھۆكۈمەتنى ئۆتكۈزۈپ، ئۆتكۈزۈۋالسا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش قىلمىشىنى رەسمىي ھالدا قىرغىنچىلىق دەپ جاكالايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ سەپلەنمە تاشقى ئىشلار ۋەزىرى دېيۋىد لامى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، كېيىنكى قېتىمدا ھۆكۈمەتنى تەشكىللەش پۇرسىتىگە ئېرىشسەك، مەن ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە كۈچ چىقىرىپ، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە رەسمىي قارار ئېلىشقا تىرىشىمەن، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مىليونلاپ لاگېرغا قامىشى، لاگېرلاردا روھىي ۋە جىسمانىي قىيناقلارغا مەھكۇم قىلىشى، ئاخىرىدا ئۇلارنى تۈركۈم-تۈركۈمدە خىتاينىڭ زامانىۋى قۇللار قوشۇنىغا ئايلاندۇرۇشى ھەققىدە كۆپلىگەن ئىسپاتلار ئوتتۇرىغا چىققان. ھەتتا ب د ت نىڭ رەسمىي دوكلاتىدىمۇ بۇ ھالنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەت ئىكەنلىكى ئېيتىلغان بولسىمۇ، خىتاي بىلەن بولىدىغان غايەت زور مىقداردىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ۋە سودا پائالىيەتلىرى تۈپەيلىدىن نۆۋەتتە كۆپلىگەن ھۆكۈمەتلەر بۇ ھەقتە قارار ئېلىشتىن ئۆزىنى تارتىپ كەلمەكتە. ئەمگەك پارتىيەسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە قارار ئېلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان بولۇپ، بۇ ھەقتە دېيىۋىد لامى ئەپەندى سۆز قىلىپ، بۇ ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى مەيدانى. خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى بارغانسېرى ئەۋجىۋاتقان زۇلۇم ۋە باستۇرۇشلىرى بىزنى زور ئەندىشىگە گىرىپتار قىلماقتا، دېگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەنگلىيە پارلامېنتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە قارار ئالغان، خەلقئارا جەمئىيەت بۇ ھەقتە ئۆز ئەندىشىلىرىنى ئىپادىلەۋاتقان ئەھۋالدا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتە سۈكۈت قىلىشىنى توغرا كۆرمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەيدانى ۋە كۆز قارىشى ئاشكارا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بۇ تەرەققىياتنى قىزغىن ئالقىشلىدى. ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ۋەكىلى رەھىمە مەھمۇت خانىم بۇ ھەقتە مۇخبىرلارغا سۆز قىلىپ، بۇنىڭ كىشىگە تولىمۇ ئۈمىد بېغىشلايدىغان بىر خەۋەر بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ھازىر كۆپلىگەن پارلامېنت ئەزالىرى دادىللىق بىلەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە سۆز قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ھازىرقى ھۆكۈمەتتىن تېخىچە بىرەر تەدبىر ۋۇجۇدقا كەلمىدى. ئەمما خەلقىمىز ھەر بىر مىنۇتتا توختىماستىن قىرىلىۋاتىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ بۇ خىل مەيدانى ماختاشقا ئەرزىيدۇ، دېگەن. رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇ بۇ جەھەتتىكى ئەھۋاللارنى تونۇشتۇرۇپ، ئۇنىڭدىكى بەزى رېئاللىقنى كۆرسىتىپ ئۆتتى. بىزنىڭكى، مەسىلەن، ئەنگلىيەدە ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلىرىمىز، مەيلى ھۆكۈمەتكە قىلىۋاتقان لوببى ئىشلىرىمىز بولسۇن، ئۇيغۇر سوتىنىڭكى قۇرۇلۇشى ۋە ئەڭ ئاخىرقى قارارى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئاساسلىق بىزنىڭكى بىرىنچى ھۆكۈمەتتىن كۈتىدىغىنىمىز، ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىدىن بۇ ئۇيغۇرلارغا ئۆتكۈزگەن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇر خەلقىگە ئۆتكۈزگەن بۇ جىنايەتنى قىرغىنچىلىق دەپ جاكالاش. ئەمما ھازىرغىچىلىك بۇ كونسېرۋاتىپ پارتىيەسى ھوقۇقىدىكى ھۆكۈمەت تېخى بۇنى جاكالىغىنى يوق. خەلقئارا سوت بىر تەرەپ قىلىشى كېرەك. بىز مانداق شەخسىي سوتلارنى ياكى پارلامېنتنىڭكى قىلغان قارارلىرىنى بىز قوبۇل قىلمايمىز دېگەن ھەر خىل بانالار بىلەن بۇنى ھازىرغىچىلىك قوبۇل قىلمىدى. ئەمدى بۇ كونسېرۋاتىپ پارتىي ھۆكۈمەتنىڭ ئۈچىنچى قېتىم سايلىنىشى ھازىر يەنە ئۇزۇن ۋاقىت قالمىدى بۇلارنىڭكى يەنە بىر سايلام بولىدىغانغا. ئەگەردە بۇ. ئەمدى بۇدا سايلام بولسا ئەمگەكچىلەر پارتىيىسىنىڭكى ھوقۇق چىقىش ئىمكان نېمە ئېھتىمالى ناھايىتى يۇقىرى. ئەمگەك پارتىيىسىنىڭ بۇ خىل مەۋقەسى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەر بويىچە شۇغۇللىنىۋاتقان ھەر ساھە كىشىلىرىنىمۇ سۆيۈندۈرگەنلىكى مەلۇم. خىتاي ھەققىدىكى خەلقئارا پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى لوك دې پولفورد ئەپەندى بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىمىزغا يازما جاۋاب قايتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. ئۇنىڭ جاۋابىدا مۇنداق قۇرلار كۆزگە چېلىقىدۇ. ئەمگەك پارتىيىسىنىڭ سەپلەنمە تاشقى ئىشلار ۋەزىرى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان رېئاللىقنىڭ قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى پات پات تەكىتلەپ كېلىۋاتىدۇ. ئەمگەك پارتىيىسى قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان دۆلەت بىلەن سودا ئالاقىسىدا بولماسلىق ھەققىدىكى ئاۋاز بېرىش پائالىيىتىدە ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ ئالتە قېتىم بېلەت تاشلىغان. شۇڭا سەپلەنمە تاشقى ئىشلار ۋەزىرىنىڭ بۇ ھەقتە قىلغان سۆزلىرىدىن مەن قىلچىمۇ ھەيرانلىق ھېس قىلمىدىم. ئەمما بۇ يەردىكى ھەقىقىي سىناق ئەمگەك پارتىيىسى رەسمىي ھالدا ھۆكۈمەتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ بۇ مەيدانىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىدا نامايان بولىدۇ. دەرۋەقە، بىرىتانىيە ھۆكۈمىتى بۇ قىرغىنچىلىق ھەققىدە رەسمىي قارار ئالسا، بۇ بىزنىڭ قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسى ۋە باشقا ساھەلەردىكى مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى ئەستايىدىل ئىجرا قىلىشىمىزغا يول ئاچىدۇ. بىز بۇ مەنزىرىنىڭ بارلىققا كېلىشىنى چىن قەلبىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق تۈردە كۈرەش قىلىمىز. رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دىپلوماتىيە دۇنياسىدا ھاكىمىيەتكە چىقىشتىن بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى ۋاقىتلاردا سىياسىيونلارنىڭ ئۆز ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىش قىلماسلىق مەسىلىسى مەۋجۇت. ئەمما بۇ ھال ھازىر ھەر قايسى مەتبۇئاتلاردىن كەڭ يەر ئالسا، ئۇ ھالدا ئەمگەك پارتىيەسىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەيدانىنى ئۆزگەرتىۋېلىشى ئۇلار ئۈچۈن قىيىنغا چۈشۈشى مۇمكىن ئىكەن. بىزنىڭكى ئاساسلىق قىلىۋاتقان بۇ. ئەنگلىيەدىكى پائالىيەتلىرىمىز، بولۇپمۇ ھۆكۈمەتتىن ئارزۇ قىلىۋاتقان، تەلەپ قىلىۋاتقان نېمىلەرنىڭ ئەڭ بىرىنچىسى مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى جاكالاش ۋە خىتايغا شۇ قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىنىڭكى نېمىسى بويىچە پۈتۈن ئۆزىنىڭكى مەجبۇرىيىتىنى ئۆتەش مەجبۇرىيىتى، يەنى مەيلى سودىدا بولسۇن، ئەمەلدارلارنى جازالاش، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى مۇشۇ قىرغىنچىلىق ئۆتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن خەلقئارا سوتىدا جاۋابكارلىققا تارتىش. بۇ بىزنىڭكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدىكى ھۆكۈمەتتىن تەلەپ قىلىۋاتقان بىرىنچى تەلىپىمىز. ئەمدى ھازىر بۇ ئەمگەكچىلەر پارتىيىسىنىڭكى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى

بۇنىڭغا جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلىمىز دېگەن مەنىدە ئىككى قېتىم ھازىر ھازىرغا كەلگۈچە مۇشۇنداق بىر بايانات بەردى دېسەك بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ biz bizningki mushu faoliyatlarimiz uchun intayin bir mo'yim bir bayonot دېگىنىمدەك، ئەمگەكچىلەر پارتىيىسىنىڭكى بۇ دا قېتىم ھوقۇققا چىقىپ قېلىشى ئېھتىمالى ناھايىتى يۇقىرى. ئەگەردە چىقىپ قالسا، ئۇ ۋاقىتتا بۇ ھازىرقى دېگەن بۇ سۆزدىن يېنىۋېلىشى بىراز تەس بولىدۇ. بىلىمىز ئەلۋەتتە، نۇرغۇن ۋاقىتتا ھوقۇق تۇتمىغان پارتىيە ھەممە نەرسىنى دېيەلەيدۇ، لېكىن ھوقۇققا چىققاندىن كېيىن ئۆزگىرىۋالىدىغان ئىشلار كۆپ، لېكىن ھازىر بۇ مەتبۇئاتلاردا بۇنداق يېيىلغاندىن كېيىن بۇ گېپىنى قايتۇرۇۋېلىشى بىر ئاز تەس بولىدۇ دەپ ئويلايمەن.
ئەنگلىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئۇيغۇر داۋاسىنى ئاڭلىتىشتا تۈرلۈك يىغىلىش ۋە نامايىشلارنى تەشكىللەپ، پائال تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان جايا پاساك ئۆزىنىڭ بۇ يېڭى تەرەققىياتتىن قىسمەن بولسىمۇ ئۈمىد نۇرىنى كۆرگەنلىكىنى ئېيتىدۇ. ئۇنىڭ رادىيومىزغا قايتۇرغان بۇ ھەقتىكى يازما جاۋابىدا مۇنداق قۇرلار بار.
دەيۋىد لامى ھازىر ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسى بويىچە ئۆز مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ساھەسىدە مەغلۇپ بولغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بۇ جەھەتتىكى ئەڭ ياخشى تاللاش قاتارىدا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن بىرلىكتە كۆپ تەرەپلىمە ھەرىكەت قىلىشىنى مۇۋاپىق كۆردى. بۇ ھەقىقەتەنمۇ ئادەمنى رىغبەتلەندۈرىدىغان بىر يېڭىلىق ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئادالەت ئىزلەش يولىدىكى خىزمەتلەرگە يېتەكچىلىك قىلىش ئىمكانىيىتى ئاتا قىلىدۇ.
رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ قېتىمقى يېڭى يۈزلىنىش ئەنگلىيە ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى ياۋروپادىكى باشقا مەملىكەتلەر ئۈچۈنمۇ بىر قېتىملىق روھىي سىلكىنىش بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. ئىكەن. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئەمەلىيەتتە ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ يىللاردىن بۇيان ھارماي تالماي تىرىشىپ قىلىۋاتقان داۋا ئىشلىرى ئۈچۈنمۇ ئىجابىي رول ئوينايدۇ.
ئەمدى ئەگەردە ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى ھوقۇققا سايلىنىپ رەسمىي ئەنگلىيەدە دۆلەت ھوقۇقى شۇلارنىڭ قولىغا ئۆتكەن ۋاقىتتا بۇ قىرغىنچىلىق دەپ رەسمىي جاكالىغان جاكالىسا

قىلىشى مۇمكىن. بىز شۇنى ئۈمىد قىلىمىز ئەمدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمدى بۇ رەسمىي مېدىيەدە بۇنداق بىر باياناتنىڭ بولۇشى ئوچۇق-ئاشكارا بۇنداق بىر ئېلان قىلىشى بىزنىڭكى مۇشۇ ئەنگلىيەدىكى ئېلىپ بېرىۋاتقان داۋالىرىمىزنىڭكى بىر چوڭ نەتىجىسى دەپ ھېسابلىنىدۇ.
ئالاقىدار ماتېرىياللاردا كۆرسىتىلىشىچە، ئەمگەك پارتىيەسى ئەنگلىيەدىكى ئەڭ ئاساسلىق سىياسىي پارتىيەلەردىن بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى سايلامدا يېڭىپ چىقىش ئېھتىمالى چوڭ دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىن بۇيان ئەمگەك پارتىيەسى ئىزچىل تۈردە ھۆكۈمەت تەشكىل قىلغۇچى پارتىيە ياكى ئەڭ ئاساسلىق ئۆكتىچى پارتىيە بولۇپ كەلمەكتە.

دوكلاتتا خىتاينىڭ سىستېمىلىق رەۋىشتە ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنىڭ ئەركىنلىكىنى چەكلەش ئۇلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىش سىياسەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقانلىقى نۇقتىلىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن لېكىن ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا سادىر قىلىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى چەكلەشتە خەلقئارا جەمئىيەت دۆلەتلەر رايونلار ۋە خەلقئارالىق ئورگانلارنىڭ يېتەرلىك ھەرىكەت قىلمىغانلىقى تەنقىد قىلىنىپ ئۇلارنى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشقا چاقىرغان دوكلات يەنە خىتاينىڭ قاتتىق قوللۇق بىلەن يۈرگۈزگەن نۆل كوۋىد سىياسىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى ئېغىر دەرىجىدە دەپسەندە قىلغانلىقىغا، ئۆتكەن يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئولتۇراق بىناغا ئوت كېتىش پاجىئەسى مىسال قىلىپ كۆرسىتىلگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ دوكلاتنىڭ تەپسىلاتىدا مەلۇمات بېرىدۇ. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى توغرىسىدىكى يىللىق دوكلاتىدا بىر يۈز ئەللىك ئالتە دۆلەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى تەھلىل قىلىنغان، ئۇنىڭدا ئۆتكەن بىر يىلنىڭ پۈتكۈل دۇنيا ئۈچۈن ئۇرۇش جىنايىتى ۋە توقۇنۇشلار ھەمدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پەۋقۇلئاددە پاجىئەلەرگە تولغان بىر يىل بولغانلىقى ئەسكەرتىلگەن دوكلاتتا خەلقئارا جەمئىيەتنى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە خاتىمە بېرىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلىنغان مەزكۇر دوكلاتتا خىتاي كىشىلىك ھوقۇققا قاتتىق

ئۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەركىنلىكىنى قاتتىق چەكلەيدىغان سىياسەتلەرنى داۋاملىق يولغا قويغانلىقى ئۇلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىي كىملىكىنىڭ يوقىتىلىش خەۋپىگە ئۇچراتقانلىقى تەنقىد قىلىنغان. مەزكۇر دوكلاتتا شى جىنپىڭنىڭ ئۆتكەن يىلى ئۆكتەبىردە ئۈچىنچى قېتىم خىتاينىڭ ئەڭ ئالىي رەھبىرى بولۇپ بېكىتىلىپ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىنى داۋام قىلغانلىقى

خەلقئارا جىنايى ئىشلار قانۇنىغا ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنى خالىغانچە تۇتۇپ قىيىن قىستاققا ئېلىشى، ئاياللارنى خورلىشى ۋە ئۇلارنى تۇغماس قىلىۋېتىشى، ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىپ، ئاتا ئانىلار بىلەن بالىلارنى بىر بىرىدىن ئايرىۋېتىشى قاتارلىقلار خەلقئارا جىنايەت يەنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرۈشى مۇمكىن. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاينىڭ نۆل كوۋىد سىياسىتىدە ئىنسانلارنىڭ ساغلاملىق ۋە يېتەرلىك يېمەكلىك ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىنغانلىقى، ھەتتا ئۆلگۈچىلەر سانى ھەسسىلەپ ئاشقانلىقى نۆل كوۋىد سىياسىتىنىڭ ئادەم ئۆلۈشتەك پاجىئەلەرنى، ئاخىرىدا يەرلىك نامايىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى كۆرسىتىلگەن. دوكلات يەنە خىتايدىكى ئېغىر دەرىجىدىكى كوۋىد ئون توققۇز چەكلىمىسى جەريانىدىكى باستۇرۇشلاردىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايدا نىشانلىق ھالدا ئېغىر دەرىجىدە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچرىغان توپلۇق ئىكەنلىكى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن ئۇنىڭدا ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مەركىزى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئاھالىلەر ئولتۇراق بىناسىغا ئوت كېتىش ۋەقەسىدە كەم دېگەندە ئون ئادەم قازا قىلغان بۇ ئوت ئاپىتىدىن ئاممىۋى نارازىلىق نامايىشلىرى كەم دېگەندە يىگىرمە شەھەرگە تارقالغان ئەمما بۇ ۋەقەدىن كېيىن كوۋىد ئون توققۇز چەكلىمىسىنىڭ بوشىتىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان دېيىلگەن دوكلاتتا يەنە، ھۆكۈمەت ئۇيغۇر، قازاق مۇسۇلمانلىرىنى ئاساس قىلغان شىنجاڭدىكى باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەركىنلىكىنى قاتتىق چەكلەيدىغان سىياسەتلەرنى داۋاملىق يولغا قويۇپ، ئۇلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا تەھدىت سالغان دەپ يەكۈن چىقىرىلغان.

ۋە باشقا خەلقئارالىق ئورگانلار بىردەك ئېتىراپ قىلىپ ئېلان قىلغان دوكلاتلار ھەمدە ئاخباراتلاردا تاغدەك دۆۋىلەنگەن ئىسپاتلار شۇنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئېغىر دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھازىرمۇ يەنىلا داۋام قىلماقتا. ئۇلارغا قارىتىلغان باستۇرۇش، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەركىنلىكنى بوغۇش سىياسەتلىرى، يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىب قىلىش يەنىلا داۋام قىلماقتا.

ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى توختىتىش ئۈچۈن رەسمىي ھەرىكەت قوللىنىشقا تىرىشىش كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ كۆرسىتىشتۇر.
ئالكان ئەپەندى سۆزىنى داۋام قىلىپ يەنە مۇنداق دېدى.
گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندا تەربىيەلەش مەركەزلىرى دەپ ئاتىلىدىغان پراكتىكا لاگېرلىرىنىڭ تاقالغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، ئەمما مىڭلىغان ئەر-ئاياللار داۋاملىق تۇتۇپ تۇرۇلماقتا.

بىزمۇ ھەم ئۇيغۇرلار يۈزلىنىپ كېلىۋاتقان بۇ باستۇرۇشلارنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنى بۇ زۇلۇملاردىن قوغداش ئۈچۈن خەلقئارا جەمئىيەتنى رەسمىي تەدبىر قوللىنىشقا چاقىرغان ئىدۇق. خەلقئارا جەمئىيەت ئۆزىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، خىتاينىڭ بۇ جىنايەتلىرى ئۈستىدىن داۋاملىق تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشى ۋە بۇ جىنايەتنى سادىر قىلغۇچىلارنى جازاغا تارتىشى لازىم.
خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتىدا يەنە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنى داۋاملىق نىشانلاپ، ھەر قايسى ھۆكۈمەتلەرگە چەت ئەللەردە ياشايدىغان ئۇيغۇرلارنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشكە بېسىم ئىشلىتىپ كېلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن. ئالىكان ئەپەندى بۇ مەسىلىنى ئالاھىدە تەكىتلەشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، يەنە مۇنداق دېدى.
خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ چەت ئەللەردە خىتايغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە ئۇچرىغان ئۇيغۇرلارنى قوغداش مەجبۇرىيىتى بار. بىز دوكلاتىمىزدا تۆت نەپەر ئۇيغۇر سەئۇدى ئەرەبىستاندىن خىتايغا قايتۇرۇلۇش مەسىلىسىگە دۇچ كەلگەنلىكى ۋە يەنە ماراكەشتە قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇر كامپيۇتېر لايىھىلىگۈچىسى ئىدرىس ھەسەننىڭ خىتايغا مەجبۇرىي قايتۇرۇلۇش خەۋپىدە تۇرۇۋاتقانلىقىدەك ئەھۋاللار، شۇنداقلا. تايلاند، مىسىر قاتارلىق دۆلەتلەردىمۇ ئوخشاش تەھدىتتە قالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدۇق. بىز بۇلارنى ئەسلىتىش ۋە ئۇلارنىڭ تەقدىرىدىن كۈچلۈك ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىمىزنى ئەسكەرتىش ئارقىلىق، ھەر قايسى دۆلەتلەرنى مۇساپىرلارنى قايتۇرماسلىققا دائىر خەلقئارالىق قانۇنلارغا ئەمەل قىلىپ، ئۇلارنى خىتايغا تاپشۇرۇپ بەرمەسلىككە كاپالەتلىك قىلىشنى مۇراجىئەت قىلدۇق. بىز. بۇ ھەقتە خەلقئارا جەمئىيەتتە كانادانى ئۈلگە قىلىپ ئۇيغۇر مۇساپىرلارغا قۇچاق ئاچىدىغان دۆلەتلەرنىڭ يەنىمۇ كۆپىيىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بىز ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان يۇقىرىقى ئېغىر دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى، شۇنداقلا چەت ئەللەردە خىتاينىڭ تەھدىتى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى داۋاملىق كۆزىتىمىز.
ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى ئىلگىرىكىدەك جىددىي ئىنكاس قوزغىيالمايۋاتقان بىر پەيتتە ئېلان قىلىنغان مەزكۇر دوكلات ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشىغا ئېرىشكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ كۆرسەتتى.
ناھايتى مۇھىم تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە بۇنى بىز ناھايتى قىزغىن قارشى ئالىمىز چۈنكى خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتى ھەر يىلدا مۇشۇنداق بىر يىللىق دوكلات ئېلان قىلىپ پۈتۈن يەر شارىدىكى دۆلەتلەرنىڭ يەنى بىر يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق دۆلەتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە قاراپ چىقىدىغان گەپ خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتىنىڭ دوكلاتلىرى خەلقئارادىكى يالغۇز ئاممىۋى تەشكىلاتلار، مەتبۇئاتلار تەرەپتىنلام ئەمەس، ھەتتا ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىنمۇ جىددىيگە ئېلىنىدىغان، ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن بۇ مەسىلىگە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان ۋە بۇنى ئىشەنچلىك مەنبە، پايدىلىنىش قىممىتى بار ۋە دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان بىر مەنبە دەپ قارايدۇ. خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتىنىڭ بۇ دوكلاتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئېتىبار بېرىپ، بۇنى كۈن تەرتىپكە ئەكېلىشى، بۇنىڭغا دۇنيانىڭ دىققەت قىلىشى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق نۇقتىئى نەزىرىدىن مەيلى مەتبۇئاتتا بولسۇن، ھۆكۈمەت نەزىرىدە بولسۇن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ ھەقتە يەنە ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى.
يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ ئۇيغۇر خەلقىگە قارشى قىرغىنچىلىق ئۆتكۈزۈۋاتقان مۇشۇنداق مەزگىلدە، بۇ دۇنيانىڭكى مەيلى ھۆكۈمەتلەرلا بولمىسۇن، ھەرقانداق بىر ئىنساننىڭ ۋىجدانىنى سوراق قىلىدىغان بىر مەسىلە بۇ. ھازىر يەتتە يىل قەدەم قويدۇق، بۇ بولۇۋاتىدۇ، يۈز بېرىۋاتىدۇ ئۇيغۇرلارغا. مۇشۇنداق بىر ئەھۋال ئاستىدا ھەقىقەتەن دۇنيا بىر سۈكۈتتە دەپ قارايمىز بىز، بۇ بىزنىڭ نىدالىرىمىزنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرىدىغان، تېخىمۇ بېرىشقا تېگىشلىك يېرىگە يەتكۈزىدىغان نەرسە مانا مۇشۇ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىدەك جۇدا بىر نوپۇزلۇق تەشكىلاتلارنىڭ دوكلاتلىرى ئەلۋەتتە ناھايىتى مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. پروگراممىنى گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

ئەرەب ئىسلام ئەللىرى ۋە باشقا مۇسۇلمان دۆلەت ھۆكۈمەتلىرى بۇ قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمىدى بارلىق مۇسۇلمانلار قېرىنداشتۇر دېگەن پرىنسىپ بويىچە ھەرىكەت قىلمىدى بۇ خىل سۈكۈت ۋە جىنايەتكە شېرىك بولۇش ھەر يىللىق رامزان كۈنلىرىدە تېخىمۇ روشەن ئىپادىلەنمەكتە تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان دۆلەتلەر ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ يىللاردىن بۇيان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراپ كەلگەنلىكىنى مەسچىتلىرىنىڭ چېقىلىپ قۇرئانلىرىنىڭ كۆيدۈرۈلۈپ ساقاللىرىنىڭ كېسىلىپ ئاياللىرىنىڭ يالاڭاچلىنىپ ناماز روزا ھەج ئىبادەتلىرىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى تاراتقۇلار ۋاسىتىسى بىلەن ئاڭلاپ ھەم كۆرۈپ كەلدى دۇنيا شاھىت بولدىكى ئەرەب ئىسلام ئەللىرى ۋە ئەتراپىدىكى مۇسۇلمان دۆلەت خەلقى ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلغان ۋە ئانچە مۇنچە نامايىشلار ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ئەمما ھۆكۈمەتلىرى بۇ قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشنى خالىمىدى بارلىق مۇسۇلمانلار قېرىنداشتۇر دېگەن ئۈممەت قارىشى بويىچە ھەرىكەت قىلمىدى بەلكى ئۇيغۇرلارغا خىتاينىڭ كۆزىدە قاراپ خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ماسلىشىپ خىتاينىڭ دېگەنلىرىنى تەكرارلىدى ئامېرىكا ۋە غەرب ئەللىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدىكى بايانلىرىنى سىياسىي ئويۇن دەپ قارىدى خىتايغا ئەگىشىپ دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىككە قارشى سەپتىن ئورۇن ئالدى خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىيە ئالاقىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولغىنىدەك خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتە ئۆز تەسىرىنى كۈچەيتىشى ئىران بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ خىتاي ۋاسىتىسى بىلەن يارىشىپ قېلىشى سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا كىرمەكچى بولۇشى قاتارلىقلار مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ خىتاي بىلەن تېخىمۇ قويۇق مۇناسىۋەت ۋە ستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق ئورنىتىدىغانلىقىدىن دېرەك بەردى

نۇرغۇن كىشىلەر دىننى بىر پۈتۈن گەۋدە دەپ قارايدۇ. سىرتتىن قارىغاندا بارلىق مۇسۇلمانلار ئۇيۇلتاشتەك مۇستەھكەم كۆرۈنىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاممۇ مۇسۇلمانلار بىر بىرىنىڭ قېرىندىشىدۇر دېگەن. ئەمەلىيەتتە راستتىنلا شۇنداقمۇ؟ ئىسلامىيەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە بەلكىم شۇنداقتۇ. ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋاپات بولغاندىن كېيىن، بولۇپمۇ تۆت خەلىپە زامانىدىن كېيىن بۇنداق بىرلىك مەۋجۇت بولماي قالدى. كېيىنكى ۋاقىتلاردا سىياسىي كۈرەشلەر ئەۋج ئالدى، ئۈممەت خىيالىي كۆپۈككە ئايلاندى. مەيلى ئىسلام دىنىدا بولسۇن ياكى خىرىستىئان دىنىدا بولسۇن، ئۈممەتچىلىك پەقەت بىر ئارزۇ، غايىدىن ئىبارەت بولۇپ قالدى.
يېقىندا ئامېرىكىدىكى تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان دۇنيا نېمىشقا ئۇيغۇرلارغا ئانچە كۆڭۈل بۆلمەس بولۇپ قالدى ناملىق ماقالىدە خەلقئارانىڭ بۈگۈن ئۇيغۇرلار ئۇچراپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا سەل قارىشىدىكى بەزى سەۋەبلەر مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ يىللاردىن بۇيان بۇ مەسىلىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇشى ھەتتا خىتايغا بولۇشۇپ بۇ جىنايەتكە شېرىك بولۇشىدىكى مەقسەتلىرى كۆرسىتىلگەن

مۇسۇلمان ئەمەسلەر مۇسۇلمانلارنىڭ ھاياتىغا كۆڭۈل بۆلمەس بولدى بەزى مۇسۇلمانلار ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇپ خىتاي بىلەن دوست بولدى دەپ يازغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ ئەزاسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن مۇسۇلمان دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ خىتاي بىلەن يېقىن بولۇشىدىكى سەۋەبنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى بىز ئۇيغۇرلار ئىسلام دۇنياسى تەرىپىدىن تاشلىۋېتىلدۇق گەرچە ئىسلام دىنىمىز قېرىنداشلىقنى تەشەببۇس قىلىپ، مۇسۇلمانلار مۇسۇلمانلارنىڭ قېرىندىشىدۇر ۋە بىر بىرىنى ئۇنداق ھېلىقى زۇلۇمغا ئۇچرىشىغا قاراپ تۇرمايدۇ، زۇلۇمغا تاشلاپ قويمايدۇ دېگەندەك نۇرغۇن ئىسلامنىڭ پرىنسىپلىرى بولغان بولسىمۇ، بۇ ئىسلام دۇنياسى، خۇسۇسەن ئىسلام دۇنياسىدىكى ھاكىمىيەتلەر خىتاي بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ، خىتاي تەرەپتە تۇرۇپ كەلدى. ئۇيغۇر مۇسۇلمانلارنىڭ ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىغا كۆز يۇمۇپ كەلدى. ئەندى بۇنىڭ سەۋەبى ئاساسلىق بۇ ئىسلام دۇنياسىدىكى ھاكىمىيەتلەر كۆپىنچىسى دىكتاتور ھاكىمىيەتلەر. بۇ دىكتاتور ھاكىمىيەتلەر بولغاندىن كېيىن ئەلۋەتتە خىتايدەك بىر چوڭ دىكتاتورنى قوللايدۇ ۋە خىتايمۇ بۇ دىكتاتور دۆلەتلەرنى قوللايدۇ. ئەمما قىسمەن ئىسلام دۆلەتلىرى، مەسىلەن، مالايسىيا، ھىندونېزىيە دېگەندەك دۆلەتلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قوللاپ كېلىۋاتىدۇ. ئەندى يېتەرلىك دەرىجىدە بولمىسىمۇ شۇنداق. ئەندى تۈركىيەمۇ ئانچە-مۇنچە قوللاپ قويۇۋاتىدۇ. چۈنكى قىسمەن دېموكراتىك بولغاچقا بۇ دۆلەتلەر ئۆزىنىڭ خەلقىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ياخشى كۆرسىتىش، سايلاملاردا نەتىجىگە ئېرىشىش، دېگەندەك سەۋەبلەردىن قوللايدۇ. ئەمما كۆپلىگەن ئىسلام دۆلەتلىرى ھاكىمىيەتلىرى دىكتاتور بولغاچقا، ئەندى بۇ دۆلەتلەر ئەلۋەتتە خىتايدىن ئىبارەت چوڭ دىكتاتورنىڭ ئارقىدا تۇرىدۇ. بۇ ھاكىمىيەتلەر، يەنى ھاكىمىيەت ئۈستىدىكى كىشىلەر خىتايدىن مەنپەئەت ئالالايدۇ.
تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە ئىستىخبارات مۇخبىرى ئەمى ماكىنان يېقىندا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندىنى زىيارەت قىلىش ئاساسىدا يېزىپ چىققان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى تارىختا ئەڭ خەلقئارالاشقان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن تېمىدىكى ماقالىسىدە خەلقئارانىڭ بۇ قىرغىنچىلىققا بولغان غەزىپىنىڭ پەسىيىپ قالغانلىقىنى بايان قىلغان ئۇ بۇ ماقالىسىدە خەلقئارانىڭ بولۇپمۇ مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا تۇتقان پەس پوزىتسىيەسى ھەققىدە مۇنداق يازغان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىنىڭ كىشىنى ئەڭ قورقۇتىدىغان يېرى شۇكى دۇنيا ئۇنى توختىتىشنى خالىمىدى ئەينى ۋاقىتتا ئامېرىكىنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ خىتاي بىلەن بولىدىغان سودىنى قوغلىشىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىنىشىغا بىرەر جازا چەكلىمىسى قويمىدى مىسىر پاكىستان سەئۇدى ئەرەبىستان ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينىڭ تەلىپىگە ئاكتىپ ماسلىشىپ ئۇيغۇرلارنى خىتايغا ئۇيغۇرلارنى تۇتۇپ سولايدىغان جايغا قايتۇرۇپ بەردى كۆپلىگەن مۇسۇلمان دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئىقتىسادىي كۈچىدىن قورقۇپ سۈكۈت قىلىش يولىنى تۇتتى ماقالىدە يەنە خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇشنى باھانە قىلىپ ئۇيغۇرلارغا زەربە بەرگەنلىكى لاگېرلارغا سولاپ ئاتالمىش قايتا تەربىيە بەرگەنلىكى ۋە خەلقئاراغا بۇنى يوللۇق ۋە توغرا سىياسەت دەپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغانلىقى بايان قىلىنغان نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ ئەگەر ھۆكۈمەت تېررورلۇق ۋە رادىكاللىققا قارشى تۇرۇشنى باھانە قىلىپ بىر مۇسۇلمان خەلققە پۈتۈنلەي زەربە بەرسە بۇ سىزنىڭ تەپەككۇرىڭىزغا تەسىر قىلىدۇ ۋە سىزنىڭ ئۇلارغا ياردەم بېرىش ئېھتىمالىڭىزنى يوق قىلىدۇ دېگەن سۆزى نەقىل كەلتۈرۈلگەن بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش تېررورچىلار رادىكال ئۇنسۇرلار دەپ تەشۋىق قىلىشىنىڭ خەلقئارانى بولۇپمۇ مۇسۇلمان دۆلەتلەرنى قايمۇقتۇرۇش رولىنى ئوينىغانلىقى كۆرسىتىلگەن تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى دۇنيادىكى كۆپلىگەن مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھەقىقىي ئىسلام روھىغا ئۇيغۇن دۆلەتلەر ئەمەسلىكىنى بۇ دۆلەت خەلقلىرى ئىچىدە گەرچە ئۇيغۇرلارنى چۈشىنىدىغانلار ۋە ھېسداشلىق قىلىدىغانلار بولسىمۇ ھاكىمىيەت ئۈستىدىكىلەر مۇستەبىت بولغاچقا ئۇلارنىڭ ئاۋازىنىڭ بېسىلىپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ھازىر دۇنيانىڭ ھېچقانداق بىر يېرىدە ئىسلامنىڭ روھىغا ئۇيغۇن بىر ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن بىر ئىسلام دۆلىتى يوق. ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھاكىمىيەتلىرىنىڭ ھەممىسى دىكتاتور، مۇتەئەسسىپ. شۇڭا ئەمدى بۇ دۆلەتلەر ئەلۋەتتە خىتاي تەرەپتە تۇرۇشى ئېنىق. بۇ دۆلەتلەردىكى خەلقلەر مۇسۇلمان قېرىندىشىمىز بولغانلىق سەۋەبتىن بىزنى قوللايدۇ، ئەمما ھاكىمىيەت دىكتاتور بولغانلىقتىن خەلق ئاۋازىنى چىقىرالمايدۇ. ئەنە بۇنىمۇ ئەلۋەتتە چۈشىنىش كېرەك.
خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا تەيىنلىگەن رەئىسى ئەركىن تۇنىياز يىگىرمە توققۇزىنچى مارت شىنجاڭدا خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى بابىنى يازايلى ماۋزۇلۇق بىر ماقالە ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىنىدىغان ستراتېگىيەلىك پىلانىنى تونۇشتۇرغان. بۇ ستراتېگىيەلىك پىلاندا كونكرېت نېمىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان؟ خىتاي ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ ئېنېرگىيە بازىسى، ئاشلىق، يېمەك ئىچمەك بازىسى، شۇنداقلا خىتاينىڭ ياۋرو ئاسىيا ستراتېگىيەسىنىڭ تۈگۈنى ھېسابلانغان ئۇيغۇر دىيارىدا ئاساسلىق يەرلىك مىللەت بولغان ئۇيغۇرلار ئاتالمىش بۇ تەرەققىياتتىن زادى قانچىلىك بەھرىمەن بولالىدى؟ شىنجاڭ ستراتېگىيەلىك پىلانىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە مەقسىتى زادى نېمە؟ تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاينىڭ شىنخۇا كۈندىلىك تېلېگراف گېزىتىدە يىگىرمە توققۇزىنچى مارت چارشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون رەئىسى ئەركىن تۇنىيازنىڭ شىنجاڭدا خىتايچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى بابىنى يازايلى ناملىق باش ماقالە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى سىياسىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى تەرىپىدىن شى جىنپىڭ دەۋرىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئىستراتېگىيىلىك پىلانى دەپ تەرىپلەنمەكتە ئەركىن تۇنىياز ماقالىسىدە ئۇيغۇر دىيارىنى ئىدارە قىلىشتا رايوننى خىتاينىڭ ئېنېرگىيە دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەشتىكى ئىستراتېگىيىلىك بازىسى ۋە ياۋرو ئاسىياغا چىقىشنىڭ ئالتۇن قانىلى قىلىپ قۇرۇپ چىقىش ۋە بۇنىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەركىن تۇنىيازنىڭ بۇ ماقالىسى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلەپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىشلەپ چىقارغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا قارىتا خەلقئارالىق چەكلىمىلەرنى يولغا قويۇۋاتقان ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان. ئەركىن تۇنىياز ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى خىتاينىڭ زامانىۋىلاشقان سوتسىيالىستىك كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇشتىكى ئىستراتېگىيىلىك ئورنى، ياۋرو ئاسىيانىڭ ئالتۇن قانىلى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىشنىڭ تۈگۈنى، يېڭى تەرەققىيات ۋەزىيىتىدىكى ئىستراتېگىيىلىك نۇقتا، پۈتۈن مەملىكەت ئېنېرگىيە بايلىقىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك كاپالەت بازىسى، ئالىي سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ مۇھىم تەمىنلەش بازىسىغا ئايلاندۇرۇشىنى تەكىتلىگەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ئىقتىسادىي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن ئامېرىكىدىكى خىتاي ئىقتىساد ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى جېڭ شۈگۇاڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە ئەركىن تۇنىياز تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بۇ باش ماقالىدە شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاي دۆلىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىستراتېگىيىلىك تەمىنلەش بازىسىغا ۋە ياۋرو ئاسىيانى مەركەز قىلغان خەلقئارالىق سودا تۈگۈنىگە ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتى دۇچ كېلىۋاتقان سىياسىي ئىقتىسادىي جەھەتتىكى تەھدىتلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغان ئىستراتېگىيىلىك پىلان دېيىشكە بولىدىكەن

بىرىنچىدىن، شىنجاڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىستراتېگىيەلىك ئارقا سەپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ يەر ھازىر ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى چېگرا رايونلۇق رولىدىن ھالقىپ كەتتى. شىنجاڭ ھازىر خىتاينىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئارقا سەپ ۋە ئېنېرگىيە تەمىنات ئورنى ھېسابلىنىدۇ. يەنە بىر جەھەتتىن، ئۇ ھازىر شىنجاڭغا قويۇلغان ئىقتىسادىي جەھەتتىكى جازالاش تەدبىرلىرىگە قارىتا، دۆلەت ئىچىدە بازار ئېچىش ئارقىلىق تاقابىل تۇرماقچى. يەنى شىنجاڭنىڭ مەھسۇلاتلىرى دۆلەت ئىچىدىن چىقمىغاندىلا، ئاندىن چەكلىمىگە ئۇچرىمىغان بولىدۇ. ئىككىنچى بىر تەرەپتىن، بۇ مەھسۇلاتلار ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى ئىقتىسادىي چەكلىمە قويالمايدىغان رۇسىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىنغاندىلا چەكلىمىگە ئۇچرىمايدۇ. ئەركىن تۇنىياز ماقالىسىدە يەنە بۇ ئىستراتېگىيەلىك پىلاننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى ئىجرا ئەھۋالى ھەققىدە توختىلىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاشلىق تېرىلغۇ كۆلىمى دۆلەت چۈشۈرگەن بىر مىليون توقسان توققۇز مىڭ تۆت يۈز ئەللىك مودىن ئېشىپ، يەتتە يۈز يەتمىش يەتتە مىڭ توننا ئاشلىقنى ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىپ، پۈتۈن خىتاي بويىچە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇ يەنە ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىدىن سىرتقا توشۇلغان كۆمۈر سەكسەن مىليون توننىغا يېتىپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن بىر ھەسسە ئاشقان، دېگەن. تۈركىيە ھاجىتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى، خەلقئارا ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، چە، ئەركىن تۇنىيازنىڭ بۇ سۆزلىرى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ يەر ئاستى ۋە يەر ئۈستىدىكى بايلىقلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ شەرقىي دېڭىز قىرغاقلىرىدىكى ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارى تەرىپىدىن بېرىلگەن ئىسپاتلىق ئىقرارى دېيىشكە بولىدىكەن. شەرقىي تۈركىستان يەر ئۈستى، يەر ئاستى بايلىقلار بار. بۇ يىللاردىر بۇ خىتايغا تەمىن قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەركىن تۇنىيازمۇ ماقالىسىندا خىتايغا قانچىلىك تەمىن قىلغانلىقىنىمۇ دەپ بېرىۋاتىدۇ ئەمدى. شار تۈركىستاننىڭ نېفىت ۋە تەبىئىي گازلا خىتاي بازىرىدا ئىستېمال قىلغاننىڭكى يۈزدە ئوتتۇزدىن جىقراقنى تەشكىل قىلىدۇ. يەنى بۇ رايوننىڭكى قانداق قىممەتلىك بىر رايون بولغانلىقىنى خىتايمۇ بىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا مىسالغا شار تۈركىستاننىڭ پاختا دەيمىز. بۇ دۇنيانىڭكى پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ يۈزدە ئون سەككىزىنى تەشكىل قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ پەمىدۇردەك باشقا مېۋە چىۋىلەرمۇ دۇنياغا ئوبدان سېتىلىۋاتقان مېۋە چىۋىلەر. بۇنىڭ بىلەنمۇ پۇل تېپىۋاتىدۇ.
ئەركىن تۇنىياز ماقالىسىدە ئىقتىسادىي جەھەتتىن شىنجاڭدا يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات، يۇقىرى سۈپەتلىك تاشقى ئېكسپورت يارىتىش، يۇقىرى سۈپەتلىك ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى يارىتىپ، مۇھىت بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش دېگەن نۇقتىلارنى بىرمۇ بىر شەرھلىگەن. ئۇ مۇشۇ نۇقتىلار بويىچە ئۇيغۇر دىيارىدا خىتايچە زامانىۋىلىشىش ئىستراتېگىيەسى ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. ئۇنداقتا يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا ئېنېرگىيە بازىسى بولۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نۆۋەتتە يەنە خىتاينىڭ ئاشلىق، ۋە يېمەك ئىچمەك بازىسىغا، شۇنداقلا خىتاينىڭ ياۋرو ئاسىيادىكى سىياسىي ئىقتىسادىي ئىستراتېگىيەسىنىڭ تۈگۈنىگە ئايلاندۇرۇلۇشى ئۇيغۇر دىيارىدا ئاساسلىق يەرلىك خەلق بولغان ئۇيغۇرلارغا قانداق ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كەلدى؟ ئۇيغۇرلار بۇ ئاتالمىش تەرەققىياتلاردىن بەھرىمەن بولالىدىمۇ؟ دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭ تەرىپىدىن لايىھەلەنگەن بۇ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسى ئەمەلىيەتتە خىتاي دۆلىتى ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى چىقىش قىلغان ئىكەن.
ئەمما خىتاي ئوخشاشلا شەرقىي تۈركىستاندا ئېلېكترىكنى ئىشلەپچىقىرىپ خىتاينىڭ ئىچكى رايونلارغا يۆتكەۋاتقانلىقىنىمۇ بىلىمىز بۇ يەردە يەنى كۆمۈر بىلەن بۇ ئېنېرگىيە بىلەن قالغان ئېنېرگىيەلەر بىلەن ئىشلەپچىقارغان ئېلېكترىكنىمۇ ئىچكىرىگە يىللاردۇر ئېپ مېڭىۋاتىدۇ. ھەمدە شەرقىي تۈركىستاندا ھەم كۈن، قۇياش ئېنېرگىيەسى، شامال ئېنېرگىيەسى، سۇ ئېنېرگىيەسى دېگەندەك ئۇ ئېنېرگىيەلەرگىمۇ مەبلەغ سېپ تۇرۇپ، ئۇنىڭدىنمۇ جىق بايلىقلارنىمۇ ئېلىپ خىتايغا يۆتكەۋاتىدۇ. دوكتور ئەركىن ئەكرەم سۆزىدە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدا ئەۋجىگە چىققان ئۇيغۇرلارنى دىنىي ئاشقۇنلۇق، تېررورلۇق بىلەن ئەيىبلەپ، قايتا تەربىيەلەش نامىدا يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا ۋە تۈرمىلەرگە قاماش، ئۇيغۇرلارنى خىتاي شىركەت فابرىكىلىرىدىكى مەجبۇرىي ۋە ئەرزان ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇش قىلمىشلىرىنى دەل مۇشۇ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىستراتېگىيە پىلانىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ كەلگەن ئاقىۋىتى دەپ كۆرسەتتى. ئۇ يەنە ئەركىن تۇنىياز تىلغا ئالغان ئاتالمىش تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىدە رايوندىكى نېفىت، تەبىئىي گاز، كۆمۈر، توك قاتارلىق ئېنېرگىيە بايلىقلىرىنى ئېچىش ۋە خىتاي ئۆلكىلىرىنى تەمىنلەشتە رايوننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى قوغداش، رايوندىكى خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش دېگەنلەرنىڭ پەقەت خىتاي دۆلىتى ۋە خىتاي كۆچمەنلىرىنىلا مەنپەئەتلەندۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ شەرقىي تۈركىستاننى بىر جەھەتتىن سۈمۈرۈلۈۋاتىدۇ، بىر جەھەتتىن ئازراق بىر مەبلەغ سېپ تۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستاننى گۈللەندۈرۈپ، جانلاندۇرىمەن دەيدۇ، ئەمما شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىقتىسادىنىڭ جانلىنىشى، گۈللىنىشى بۇ رايوننىڭكى يەرلىك خەلقىگە قانچىلىك بىر پايدىسى تېگىدۇ ۋە ئىقتىسادىي كۈچنىڭ قانچىلىقى بۇ يەرلىك خەلقىگە تېگىدۇ، بۇمۇ بىر مەسىلە. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئاشلىق، مېۋە چېۋە ۋە چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى بازىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانى سەۋەبلىك، ئۇيغۇر دېھقان چارۋىچىلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەر ۋە زېمىنلىرى مەجبۇرىي ئىگىلىۋېلىنغان. نۆۋەتتىكى ئاتالمىش تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكى، ئانا تىل مائارىپى، دىنىي ئېتىقادى، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ھوقۇقلىرىنىڭ يوقىلىشىغا سەۋەب بولغان، خىزمەت پۇرسىتى ۋە ئۆي- زېمىن تېرىلغۇ يەرلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلغان ئۇيغۇرلار خىتاي كۆچمەنلىرىگە بېرىلگەن پاختىزارلىق تېرىلغۇ يەر ۋە مېۋىلىك باغلاردىكى ياللانما ئەمگەكچىلەرگە، خىتاينىڭ شىركەت فابرىكىلىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلماقتا ئىكەن.

يېقىندا گېرمانىيەدىكى بىر تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ تۆت كىشىلىك مۇخبىرلار گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپ لاگېرلارنى تەكشۈرمەكچى بولغان بولۇپمۇ ئۇلار ئالاھىدە چۆچەككە بېرىپ ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق قازاق لاگېرى شاھىدى ئەرباقىت ئورتاباي ئىلگىرى ياتقان لاگېرنىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلىمەكچى بولغان ئەمما ئۇلارنىڭ سەپىرى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ھەر خىل توسقۇنلۇقلىرىغا ئۇچراپ نەتىجىسىز ئاخىرلاشقان يېقىندا ئۇلارنىڭ بۇ سەپىرى گېرمانىيەدىكى بىر تېلېۋىزىيە قانىلىدا كۆرسىتىلگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىك دەلىل ئىسپاتلارنى تېپىش ئۈچۈن يېقىندا تامارا ئانتونى ئېۋا شىمىت قاتارلىق تۆت نەپەر گېرمان مۇخبىرى ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە بارغان ئۇلار زىيارىتىنى باشلاشتىن ئىلگىرى لوندوندا لاگېر شاھىتى ئەرباقىت ئورتاباي بىلەن كۆرۈشۈپ، ئورتاباي بۇندىن ئالتە يىل ئىلگىرى قامىلىپ، كۈنىگە ئون بىر سائەتتىن مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان جازا لاگېرىنىڭ ئورنىنى سورىۋالغان. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر ئۈنسىز، ساداسىز داۋام قىلىۋاتقان. مۇخبىرلارنى ۋە چەت ئەللىكلەرنى ئەسلا قارشى ئالمايدىغان ئۇيغۇر دىيارىغا قەدەم باسقان بۇ تۆت نەپەر مۇخبىر ئالدى بىلەن ئۈرۈمچىگە، ئاندىن ئورتاباي قامالغان جازا لاگېرىنى ئىزدەپ چۆچەككە بارغان. ئەمما ئۇلارنىڭ سەپىرى ئانچە كۆڭۈللۈك بولمىغان. بۇ مەلۇماتلارنى گېرمانىيەنىڭ دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە قانىلى بولغان ئائېردى يىگىرمە ئالتىنچى مارت ۋە يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنلىرى ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىك بولغان ئۈچ پروگرامما ئارقىلىق تارقاتتى. بۇ ئۈچ پروگراممىنىڭ بىرى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرامدۇ ئىككىنچىسى خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى نېمە ئېلىپ كېلىدۇ ئۈچىنچىسى تەمىنلەش زەنجىرىنى تەكشۈرۈش تەس دېگەنلەردىن ئىبارەت ئىدى

Die Stimmung in der Hauptstadt Urumchi bedrückend. Überall sehen wir Polizeistationen, so viele, dass sie oftmals in sichtbaren. ئۇلار ئۈرۈمچىدە ساقچىخانىغا ئەكىرىلىپ سوراق قىلىنىپلا قالماي، پاسپورتلىرى رەسىمگە تارتىلغان ۋە رەسىم ئاپپاراتى، تېلېفونلىرىدىكى بارلىق سۈرەتلەر، سىن كۆرۈنۈشلىرى يۇيۇۋېتىلىپ، بىر سائەتتىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن. مۇخبىرلار ئۈرۈمچى كوچىلىرىدا قەدەمدە بىر ساقچىلارنىڭ تەكشۈرۈشلىرىگە ئۇچراپ ھەقىقەتەنمۇ بىزار بولغان.

ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇخبىرلار بىلەن سۆزلىشىشكە جۈرئەت قىلالماسلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى باشلىغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە بولغان جەرياندا بۇ تۇپراقتا ياشاۋاتقان خەلقنىڭ نەقەدەر قورقۇنچ ئىچىدە، نەقەدەر كۈچلۈك بىر زۇلۇم ئىچىدە، نەقەدەر بىر تېررورىستىك ئاتموسفېرا ئىچىدە ياشاۋاتقانلىقىنىڭكى ئىسپاتى بولىدۇ. ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ نەقەدەر بىر يۈكسەك دەرىجىگە يەتكەنلىكىنىڭكى ئىسپاتى.
مۇخبىرلار چۆچەككە قاراپ يولغا چىققان. ھەممىلا جايدا ئۇلارغا ئەگىشىپ ماڭىدىغان پايلاقچى ماشىنىلار ئۈزۈلمىگەن. ئۇلار چۆچەكتىمۇ ئوخشاشلا قەدەمدە بىر ساقچىلارنىڭ ئاۋارىچىلىكلىرىگە ئۇچرىغان. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، مۇخبىرلار مىڭ بىر مۇشەققەتتە ئەرباقىت ئورتاباي سولانغان جازا لاگېرىنى تاپقان. ئەمما ئۇلار ماشىنىسىنى لاگېر دەرۋازىسى ئالدىدا توختاتماقچى بولغاندا، قارا كىيىم كىيگەن بىر نەپەر خادىم يۈگۈرۈپ كېلىپ، بۇ جاي ھەربىي مەشىق ئورگىنى، ماشىنا توختىتىشقا بولمايدۇ، رەسىمگە تارتىشقا بولمايدۇ دەپ ئۇلارنىڭ ماشىنىدىن چۈشۈشىگە رۇخسەت قىلمىغان. تۆت نەپەر گېرمان مۇخبىرى چۆچەكتىكى ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئېگىز تاملارنىڭ ئۈستىدە كۆزىتىش مۇنارلىرى بولغان بۇ غايەت زور لاگېرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىنى سىنغا ئېلىۋالغان. بىراق بۇ تامنىڭ ئىچىدىكى ئېچىنىشلىق ھايات توغرىسىدا ھېچقانداق ئۇچۇرغا ئىگە بولالمىغان. لاگېرنىڭ كۆلىمىدىنلا بۇ جايغا قانچە مىڭلىغان ئىنساننىڭ قامالغانلىقىنى پەرەز قىلىش مۇمكىن بولسىمۇ، لېكىن بۇ لاگېردىكى ئىنسانلارنىڭ قانداق مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مەشغۇل بولۇۋاتقانلىقى، قانداق ئازابلارغا دۇچار بولۇۋاتقانلىقىغا دائىر يىپ ئۇچىغا ئېرىشەلمىگەن. فىلىمدا بايان قىلىنىشىچە مۇخبىرلار ئۇيغۇر دىيارىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن لوندوندا ئەرباقىت ئورتاباي بىلەن ئۇچرىشىپ لاگېرنىڭ كۆرۈنۈشىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ ئەرباقىت ئورتاباي بۇ لاگېرنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىدە بەزى ئۆزگىرىشلەر بولغان بولسىمۇ ئەمما ئىچىدە ئۆزگىرىش يوقلۇقىنى بۇ جاينىڭ ھەربىي مەشىق ئورگىنى ئەمەس بەلكى لاگېر ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ داس ئىست داس لاگەر دورت، سى ھاڤن داس ئويسسەغە فەئێندەرت ئاڤەر ئېننەن دغېن ئىست ئىس ئىممەر نوخ داس سەلبە. ۋېن دو فراگن ڤۆدست کۆن ڤێر مال ڕاین کوگن، ڤۆدن سی دىش نيماڵس ڕاین لاسن. داس سىنت ڵوگنەر. بۇ يالغانچى بىلە بۇ. گېرمانىيە ھۆكۈمىتى بۇ يىل بىرىنچى يانۋاردىن ئېتىبارەن يېڭىدىن سۈزۈپ چىققان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى يولغا قويغان بولۇپ، بۇ قانۇن بۇ يىلدىن باشلاپ ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى مىڭدىن تۆۋەن بولغان گېرمان شىركەتلىرىگە قارىتا كۈچكە ئىگە ئىدى. ئىشچى- خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى مىڭدىن يۇقىرى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن تەتبىق قىلىناتتى. ئۇيغۇر دىيارىغا زىيارەتكە بارغان تۆت نەپەر گېرمان مۇخبىرى گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشنى يەنە بىر نىشان قىلغان بولسىمۇ، نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەن. ئۇلار، تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەھۋاللارنى بىۋاسىتە تەكشۈرۈش ئاسانغا توختىمايدىكەن، دېگەن خۇلاسىگە كېلىشكەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! تۆت نەپەر گېرمان مۇخبىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ، مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ دەلىللىرىنى قولغا چۈشۈرۈش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئەمەلگە ئاشمىغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. يۇقىرىدا، ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.